بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.

ياسىن سىدىق خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە لاگېرلارنى يولغا قويۇپ كەڭ كۆلەمدە ئادەم تۇتۇۋاتقان ۋە ھەمدە ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى قاتتىق كۈچەيتكەن بىر مەزگىلدە ئۇيغۇرلار تۈركلەرنىڭ ئەۋلادى ئەمەس دېگەن بايانات خاراكتېرلىك ماقالىسىنى ئېلان قىلغان ئىدى ئۇ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا ئۈرۈمچى كەچلىك گېزىتىدە ئېلان قىلغان شۇ ماقالىسىدە شىنجاڭدىكى مىللەتلەر جۇڭخۇا مىللىتى بىلەن قانداشلىق مۇناسىۋىتىگە ئىگە ئۈچ خىل كۈچلەر تارىخنى بۇرمىلاپ ئۇيغۇرلارنى تۈركلەرنىڭ ئەۋلادى تۈركلەر بىلەن ئۇيغۇرلار قېرىنداش دېگەننى تەشۋىق قىلدى قەدىمدىن تارتىپ ئۇيغۇرلار جۇڭخۇا مىللىتى قانداشلىق ئائىلىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ كەلگەن دەپ يازغان ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىگە چەت ئەللەردىكى تارىخچىلار كۈچلۈك ئىنكاس قايتۇرغان ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ سىياسەتلىرىگە يارىشا ساداقىتىنى نامايان قىلىشقا تىرىشقان ياسىن سىدىقنىڭمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىشى خىتاي ئۈچۈن خىزمەت قىلىۋاتقان ھەرقانداق ئۇيغۇر ئەمەلدارىنىڭ ئاخىرقى تەقدىرىنىڭ ھامان خىتاينىڭ چاڭگىلىدا بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە ياۋروپا كومىسسىيىسىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا فون دېر لېيېن بېيجىڭدا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ باش سېكرېتارى شى جىن پىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇرسۇلا فون دېر لېيېن ئالتىنچى ئاپرېل شى جىن پىڭ بىلەن ئۆتكۈزگەن ئۇچرىشىشتىن كېيىن بېيجىڭدا مۇخبىرلارغا بەرگەن باياناتىدا مۇنداق دېگەن بىز كىشىلىك ھوقۇق توغرىسىدىمۇ سۆزلەشتۇق بىز خىتايدا بارغانسېرى چېكىنىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدىكى ئەندىشىلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق بولۇپمۇ شىنجاڭدىكى ۋەزىيەت كىشىنى تېخىمۇ قايغۇغا سالىدۇ بىزنىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدىكى سۆھبەتلىرىمىزنى داۋاملاشتۇرۇشىمىز ئىنتايىن مۇھىم ئۇرسۇلا فون دېر لېيېن خانىم بېيجىڭدىكى رەسمىي زىيارىتىنى باشلاشتىن ئاۋۋال بريۇسسېلدا بەرگەن باياناتىدىمۇ ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى تىلغا ئالغان ئىدى ئۇ شۇ قېتىملىق سۆزىدىمۇ ئۇيغۇر ئېلىدە يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ ئىنتايىن ئېغىرلىقىنى تىلغا ئېلىپ خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇققا مۇناسىۋەتلىك خەلقئارالىق مەجبۇرىيەتلىرىنى قانداق ئادا قىلىشى بىزنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ھەمكارلىقىمىزنى سىنايدىغان يەنە بىر سىناق بولۇپ قالىدۇ دېگەن گېرمانىيە ئاۋازى رادىيوسىنىڭ ئېيتىشىچە ئۇرسۇلا خانىمنىڭ بېيجىڭدىكى زىيارىتىنىڭ مۇھىم تېمىلىرىنىڭ بىرى ئوكرايىنا مەسىلىسى ئىكەن ئۇ شى جىن پىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە روسىيەنىڭ ئوكرايىناغا قاراتقان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشىنى بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق قورال بىلەن تەمىنلىمەسلىكى كېرەكلىكىنى بۇنىڭ خەلقئارا قانۇنلارغا خىلاپ بوپلا قالماي بەلكى يەنە ياۋروپا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىگىمۇ ئېغىر زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئۇرسىلا فون دېر لېيېن خانىم فرانسىيە پىرېزىدېنتى ماكرون بىلەن بىرلىكتە خىتايدا رەسمىي زىيارەتتە بولۇۋاتقان بولۇپ ئۇلار بۇ زىيارىتىدە خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ بىلەنمۇ كۆرۈشكەن يۇقىرىقى ئىككى رەھبەر شى جىن پىڭ بىلەن ئايرىم ئايرىم ئۇچراشقان ھەم ئۈچ تەرەپلىك سۆھبەت ئۆتكۈزگەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى دەپ ئاتالغان زور ھەجىملىك تەكشۈرۈش دوكلاتىنى ئېلان قىلىشقا قاتناشقان گۇرۇپپا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ياۋروپا تەكشۈرۈش ئاخباراتچىلىقى بويىچە ئۈنۈم مۇكاپاتىغا ئېرىشكەن شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىدە ئۇيغۇر ئېلىدىكى لاگېرلارغا قامالغان ئۈچ مىڭغا يېقىن تۇتقۇننىڭ فوتو سۈرىتى ھەمدە خىتاي ساقچىلىرىنىڭ لاگېرلاردا قانداق خىزمەت قىلىدىغانلىقى ھەققىدە نەق مەيداندىن تارتىلغان سۈرەتلەر، لاگېرلارنى ئىدارە قىلىشقا دائىر قەتئىي مەخپىي دەپ نام قويۇلغان ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرى ئورۇن ئالغانىدى. مەزكۇر مەخپىي ھۆججەتلەر ئەسلىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا نامەلۇم بىر تور ھاككىرى تور ھۇجۇمى ئارقىلىق قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ كونىشەھەر ناھىيىسى ۋە ئىلى ۋىلايىتىنىڭ تېكەس ناھىيىسىدىكى ساقچى ئىدارىلىرىنىڭ كومپيۇتېرىغا كىرىشى بىلەن ئېرىشكەن ھۆججەتلەردۇر تەتقىقاتچى ئادرىئان زېنزنىڭ تەلەپ قىلىشى بىلەن بۇ ھۆججەتلەرنىڭ چىنلىقىنى دەلىللەش ۋە مۇناسىۋەتلىك ماتېرىياللار بىلەن سېلىشتۇرۇش ئۈچۈن مەخسۇس گۇرۇپپا تەشكىللەنگەن بولۇپ بۇ تەتقىقات خىزمىتىگە ئامېرىكىدىن باشقا يەنە ياۋروپادىكى ئون ئاخبارات ئورگىنىغا تەۋە بولغان ژورنالىستلار قاتناشقان ئىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق ياۋروپا تەكشۈرۈش ئاخباراتچىلىقى بويىچە ئۈنۈم مۇكاپاتىنى تارقىتىش مۇراسىمىدا شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىيىنى قوغداپ قېلىشتا زۆرۈر بولغان ژورنالىستلىق ئۆرنىكى ئىكەنلىكى تەكىتلىنىپ بۇ خىزمەتكە تۆھپە قوشقان بارلىق كىشىلەر تەبرىكلەنگەن بۇ مۇكاپاتنى گۇرۇپپىغا ۋاكالىتەن ئۈچ نەپەر ژورنالىست تاپشۇرۇۋالغان. شىنجاڭ ساقچى ھۆججەتلىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئايدا بى بى سى رادىيوسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن زور غۇلغۇلا قوزغىغان ھەمدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە يولغا قويغان لاگېر سىستېمىسى ۋە زۇلۇمىنىڭ ئەڭ جانلىق ئىسپاتى بولۇپ قالغان ئىدى

ئۇيغۇر ئېلىدىكى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى ئېكسپورتىدا يېتەكچى ئورۇنغا ئۆتكەن بىڭتۈەننىڭ بۇ يىل پەقەت كېۋەز ئۈچۈنلا ئون ئىككى مىليون مودىن ئارتۇق تېرىلغۇ يەرنى ئاجرىتىشى ھەر ساھەنىڭ دىققىتىنى قوزغىماقتا بىڭتۈەن ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەڭ مۇنبەت تېرىلغۇ يەرلەرنى ئىگىلىگەن ھەم شۇنداقلا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسەتلىرىنى ئىجرا قىلىشتا ئاۋانگارتلىق رول ئويناپ كېلىۋاتقان يېرىم ھەربىي خاراكتېرلىك ئورگاندۇر يېقىندىن بۇيان بىڭتۈەنگە ئائىت خەۋەرلەردە تىلغا ئېلىنىۋاتقان تېرىلغۇ يەر كۆلىمىگە ئائىت رەقەمنىڭ شىددەت بىلەن زورىيىپ مېڭىشى نۆۋەتتە ئۇيغۇر رايونىدا بىڭتۈەن ئىگىلىۋالغان تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ قانچىلىك كۆپلۈكىنى نامايان قىلىپ بېرىدىكەن بىڭتۈەندە ئىشلەپ چىقىرىلىۋاتقان پاختا پەمىدۇر قاتارلىق مەھسۇلاتلار ئۇيغۇرلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا كىرگۈزۈلۈشى چەكلەنگەنىدى بىراق بىڭتۈەننىڭ بۇ يىل ئون ئىككى مىليون مودىن ئارتۇق يەرگە كېۋەز تېرىشنى پىلانلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تۈرلۈك يوللار بىلەن پاختا ئېكسپورتىنى داۋاملىق كېڭەيتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى ۋە يەنىمۇ كۆپ ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ كېۋەزلىكلەردە مەجبۇرىي ئىشقا سېلىنىدىغانلىقىدىن دېرەك بەرمەكتىكەن خىتاي دائىرىلىرى كۇچادىكى خانىقا مەسچىت ئىچىدە بىر ئۇيغۇر قىزىنىڭ كۈسەن ئۇسسۇل ئويناۋاتقان كۆرۈنۈشلىرى بىلەن تەشۋىقات ۋىدىيوسى تارقاتقان دىنىي ئەركىنلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇق ژۇرنىلى بولغان زىمىستان تورىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، مەزكۇر ۋىدىيودا ئۇيغۇرلارنىڭ بۇددىزم دەۋرىگە ئائىت كىيىم-كېچەكلىرى بىلەن ياساپ قويۇلغان بىر ئۇيغۇر قىزىنىڭ كۇچا خانىقا مەسچىتتە ئۇسسۇل ئويناۋاتقان كۆرۈنۈشى ئاساسىدا ئەسىرلەردىن بېرى بۇددا دىنى بىلەن ئىسلام مەدەنىيىتىنىڭ بىر بىرىدىن ئايرىلماي كەلگەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن

ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەزىز ئەيسا ئەپەندى زىمىستان تورىغا قىلغان سۆزىدە، مەسچىتتە كۈسەن ئۇسسۇلى ئويناشنىڭ گەۋدىلەندۈرۈلۈشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنى ئىلگىرى سۈرۈۋاتقانلىقى بولۇپلا قالماي، بەلكى يەنە ئۇيغۇرلارغا قىلىنغان ھاقارەت دەپ كۆرسەتكەن. ئۇ سۆزىدە، ئۇيغۇرلارنىڭ مىلادىنىڭ باشلىرىدا ھىندىستاننىڭ تەسىرى بىلەن بۇددىزمنى قوبۇل قىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئون تۆتىنچى ئەسىرگە بارغاندا ئىسلام دىنىنىڭ ئومۇملىشىشى بىلەن بۇددىزمنى ئاللىقاچان تەرك ئەتكەنلىكىنى بىلدۈرگەن ئەزىز ئەيسا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ۋىدېئو ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ئېتىقادىغا قەستەن ھاقارەت قىلغانلىقىنى ھەمدە تارىختىن خەۋىرى بولمىغان خىتايلارنى ئالداۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىۋاتىمىز ئەركىن ئاسىيا رادىئوسىنى ئاڭلاۋاتىسىلەر ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئالتىنچى ئاپرېل پەيشەنبە كۈنلۈك پروگراممىسى يۇقىرىدا خەۋەرلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا مۇنداق ئورۇنلاشتۇردۇق. بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن

بەشىنچى ئاپرېل كۈنى بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچ يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ۋە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قاتارلىق تەشكىلاتلار ۋاشىنگتوندىكى خىتاي باش ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا نامايىش قىلدى نامايىشقا قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بۇ كۈرەشنىڭ خىتاي زۇلۇم ئاستىدىكى ئۇيغۇر خەلقى پۈتۈنلەي ئازاد بولغۇچە داۋاملىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن ئاڭلايسىلەر.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ھەر يىلى تۈرلۈك پائالىيەتلەر ئارقىلىق بارىن ئىنقىلابىنى ئالاھىدە خاتىرىلەيدۇ. چۈنكى بۇ ئىنقىلاب بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى كوممۇنىست خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىگە قارشى كۆتۈرۈلگەن قوراللىق ئىنقىلابتۇر. بۇ يىل بەشىنچى ئاپرېل بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچ يىللىق خاتىرە كۈنى بولۇپ بۇ يىلمۇ بارىن ئىنقىلابى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا خاتىرىلەندى ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇر جامائىتى دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى قاتارلىق تەشكىلاتلارنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن بەشىنچى ئاپرېل كۈنى چۈشتىن كېيىن ۋاشىنگتوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا نامايىش ئۆتكۈزدى بۇ نامايىشتا خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ قارشىسىدىكى رىشاتكىلاردا لەپىلدەپ تۇرغان نەچچە ئونلىغان ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايراقلار بىلەن بەش ياشلىق ئۇيغۇر قىزىنىڭ دادىسىنىڭ سۈرىتىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا تىك تۇرۇشى ئالاھىدە كۆزگە چېلىقاتتى نامايىش ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ پروگرامما دىرېكتورى ئارسلان ھىدايەت دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەن ۋە بەش ياشلىق قىزى بىلەن بىللە چىققان ئادالەت سابىت خانىمنىڭ نۇتقىدىن كېيىن ئۇيغۇرلارغا ئەركىنلىك خىتاي شەرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كەت ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختات دېگەندەك شوئارلار بىلەن داۋام قىلدى ئىپتار ۋاقتى بولغاندا ئارسلان ھىدايەت ئەزان توۋلىدى. نامايىش قاتناشقۇچىلىرى ئىپتاردىن كېيىن سەپ بولۇپ بىرلىكتە شام نامىزىنى ئوقۇدى ئارسلان ھىدايەت رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۈگۈنكى نامايىشنىڭ مەقسىتىنىڭ بارىن ئىنقىلابى قەھرىمانلىرىنى خاتىرىلەش شۇنداقلا ئۇيغۇرلارنىڭ دىنىي ۋە مىللىي كىملىكىدىن ۋاز كەچمەيدىغان ئىرادىسىنى نامايان قىلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. بۈگۈن بولسا بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچ يىللىق بولغىنى شۇنىڭغا بىز شۇ يەردىكى شېھىت بولغان قېرىنداشلىرىمىزنى خاتىرىلەش ئۈستىدىن بىز بۈگۈن خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا نامايىشىمىزنى ئۆتكۈزۈۋاتىمىز ۋە بۇ نامايىش ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزى، ئاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تەشكىللىگەن. گەرچە سانىمىز بۈگۈن ئاز بولسىمۇ ناھايىتى كۈچلۈك، ناھايىتى بىز مىساجىمىزنى بىلدۈرەلىدۇق. مەشەدە بەرگەن مېسساجىمىز مۇشۇ رامىزان ئېيىدا ۋەتەندىكى ئۇيغۇرلار روزىنى نورمال ئىبادەتلەرنى قىلالمايدۇ شۇنىڭغا بىز مەيەردىمۇ ما نامايىش مۇشۇ شام بولغان چاغدىلام ئىپتار ۋاقتىغا ئۈلگۈرۈپ مەشەدە قوشۇمچە نامىزىمىزنى مەشەدە ئوقۇيمىز خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا ئىپتارلىقىمىزنى قىلىمىز نامىزىمىزنى ئوقۇيمىز مەشەدە بىز ھەرقانچە باستۇرساڭمۇ بىز دىنىمىزدىن ۋاز كەچمەيمىز ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى رادىيومىزغا سۆز قىلىپ بارىن قىرغىنچىلىقىنىڭ نۆۋەتتە يۈز بېرىۋاتقان ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنىڭ بىر پارچىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ئوتتۇز ئۈچ يىلنىڭ ئالدىدا تازا قاراڭغۇ كۈنلەردە بىزنىڭ خەلقىمىز بولۇپمۇ شۇ بارىندىكى قەھرىمانلىرىمىز خىتاينىڭ ئەڭ قاراڭغۇ زۇلۇم كۈنلىرىدە خىتايغا قارشى نامايىش قىلىپ نارازىلىقىنى قارشىلىقىنى بىلدۈرگەنلىكىدىن مىللىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغان شۇ ۋاقتىدا بىز ھازىر ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىق قىرغىنچىلىقى دەۋاتىمىز ئەمما شۇ ۋاقتىدا پۈتۈن يېزىنى قىرىپ تۈگىتىۋەتكەن. ئۇمۇ ئوخشاش مىللىي قىرغىنچىلىق. نامايىشقا قاتناشقان ئەڭ كىچىك ئەزا بەش ياشلىق ئەردان ئاينىڭ ئاپىسى ئادالەت سابىت خانىمنىڭ ئېيتىشىچە ئەردان ئاي تۇغۇلغاندىن بېرى دادىسىنى يۈزتۇرانە كۆرۈپ باقمىغان بولۇپ پەقەت ۋىدېئو ۋە سۈرەتلەر ئارقىلىقلا دادىسىنى تونۇيدىكەن ئەردان ئاي بايراق كۆتۈرۈپ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا يۈگۈرۈپ يۈرۈشلىرى ۋە تاتلىق كۈلكىسى بىلەن نامايىشقا باشقىچە تۈس قاتتى ئۇ نامايىش جەريانىدا باشتىن ئاخىر دادىسىنىڭ سۈرىتىنى چىڭ تۇتقان ھالدا نامايىشچىلارغا ئەگىشىپ يۇقىرى ئاۋازدا شوئار توۋلىدى ئېلشاد ئەپەندى بەش ياشلىق قىزنىڭ ئۆزى بىلەن بىللە خىتايغا قارشى شوئار توۋلىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك كۈرىشىنىڭ ئاخىرغىچە داۋام قىلىدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىسىنىڭ ئاشقانلىقىنى بىلدۈردى بارىننىڭكى قوزغىلاڭ كۆتەرگىنىنى ئاڭلىغان ۋاقتىدا مەن ياش ئىدىم، ئوتتۇز ياشلار ئۆپچۆرىسىدە. مەن ئامېرىكىغا كەلگىنىمگە يىگىرمە يىلغا يېقىن بولۇپ قاپتۇ. مەن يېڭى كەلگەن ۋاقتىمدا نامايىشتا مەن ياش ئىدىم، شۇ ۋاقتىدا قىرىق ئۆپچۆرىسى ياشلارنىڭ قاتارىغا كىرەتتۇق. بۈگۈن مانا بىز ئاتمىشقا كىرىپ چوڭلارغا كىردۇق. ئەمما ئالدىمغا قارىسام ئوتتۇز ياشلىقلار بار، يىگىرمە ياشلىقلار. لىقلار بار، ھازىر يەنە بىر كىچىك قىزىمىز بار، بەش ياش. بۇ دېمەك، بىزنىڭ بۇ كۈرەش ئۈزۈلۈپ قالمايدۇ. بارىندىكىلەر ئوتتۇز ئۈچ يىلنىڭ ئالدىدا چىققان بولسا، ئۇ ۋاقىتتا بىز ياش بولغان بولساق، چۈشەنمىگەن بولساق، بۈگۈن چۈشەندۇق، بۈگۈن ئۇلارنىڭ ئىزىنى بېسىپ بىز ماڭدۇق، ئەتىسىگە ئۇلارنىڭكى ئىزى بىزنىڭ ئىزىمىزنى قوغلاپ يەنە ھازىر ياشلار، ھەتتاكى شۇ بەش ياش، ئالتە ياشلىق. ياش بالىلىرىمىز نارەسىدە كىچىك ئوغۇل قىزلىرىمىز ئۇلارمۇ يېتىلىۋاتىدۇ ئۇلارمۇ بۇ قوشۇنغا قوشۇلۇۋاتىدۇ بۇ دېمەكلىك بۇ داۋا تا ۋەتىنىمىز ھۆرلۈككە ئېرىشكىچە خەلقىمىز ئازادقا چىققىچە توختىمايدۇ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد بۇ ئىزنى بېسىپ مېڭىپ تا ئاخىرقى مەنزىلگە يەتكىچە بىز بۇ كۈرەشنى داۋاملاشتۇرىمىز
ئۇ يەنە بۇ خىل نامايىشلارنى ھەر يىلى ئۆتكۈزۈپ تۇرۇشنىڭ بولۇپمۇ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا ئۆتكۈزۈشنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك كۈرىشىدىن ۋاز كەچمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش شۇنداقلا مۇھاجىرەتتە چوڭ بولۇۋاتقان ئۇيغۇر ياشلارغا دۈشمىنىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى تونۇتۇشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى بىرىنچى مەن خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ ئالدىدا جىقراق ئۆتكۈزۈشنى تەشەببۇس قىلىمەن چۈنكى بىزنىڭ دۈشمىنىمىز خىتاي شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كۈنلەردە بىزنىڭ چىقىشىمىز خىتاي ھۆكۈمىتىگە سەن بىرنى قىرساڭ بىز ئونىمىز ئورنىدىن تۇرۇپ يەنە شۇنى داۋاملاشتۇرىمىز ۋە ئۇنىڭدىن ھەرگىز ئارقىغا يانمايمىز دەپ شۇلارنىڭكى شېھىتلارنىڭ ئىرادىسىنى بىز داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىمىزنى شۇ كۈنلەردە ئۇلارغا قايتا تەكىتلەش ئۇلارنىڭ كۆز ئالدىغا مىختەك تۇرۇپ بىزنىڭكى يىقىلىپ قالمىغانلىقىمىزنى يوقاپ كەتمىگەنلىكىمىزنى ۋە روھىمىزنىڭ سۇنمىغانلىقىنى خىتايغا بىلدۈرۈش يەنە بىرسى، خۇددى ئابايا مەن دېگەندەك ياشلارنى تاۋلايمىز، شۇ ياشلارغا بۇ كۈنلەردە نېمە بولغانلىقىنى، كىملەر بۇ يەردە شېھىت بولغان، نېمە ئۈچۈن ئۇلار شېھىت بولغان، قانداق بۇلار چىققان، شۇلارنى چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق ئۇيغۇر روھى دېگەن نېمە، ئۇيغۇرنىڭ كىملىكى قانداق داۋاملىشىدۇ، شۇلارنى ئۇلارغا چۈشەندۈرۈش. ئوتتۇز ئۈچ يىلدىن بۇيان، بارىن ئىنقىلابى ھەققىدە توپلانغان ماتېرىياللارغا قارىغاندا، بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى بەشىنچى ئاپرېل ئاقتۇ ناھىيەسىنىڭ بارىن يېزىسىدا يىگىرمە ئالتە ياشلىق زەيدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى دېھقانلار پىلانلىق تۇغۇت ئەمەلدىن قالدۇرۇلسۇن شەرقىي تۈركىستانغا كۆچمەن يۆتكەش توختىتىلسۇن خەلقىمىز ئۈستىدىكى سېلىق يەڭگىللىتىلسۇن خىتاي مىللەتچىلىكى تۈگىتىلسۇن ئېزىشكە يوقىتىشقا خورلۇققا قارشى تۇرىمىز دېگەندەك شوئارلار بىلەن يېزىلىق ھۆكۈمەتكە بېسىپ كىرىپ رەسمىي نارازىلىق ھەرىكىتىنى باشلىغان بارىن دېھقانلىرىنىڭ بۇ نارازىلىق ھەرىكىتى كېيىن قوراللىق باستۇرۇشقا كەلگەن خىتاي ئەسكەرلىرى بىلەن بەش كېچە كۈندۈز داۋام قىلغان قانلىق جەڭگە ئايلانغان ئون توققۇز مىڭ نوپۇسقا ئىگە بارىن خەلقىنى يىگىرمە ئىككى مىڭ تۆت يۈز ئەللىك تۆت ئەسكەر مۇھاسىرىگە ئېلىپ بارىن ئىنقىلابى قانلىق باستۇرۇلغان تولۇق بولمىغان مەلۇماتلارغا قارىغاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بارىن يېزىسىدا ئېلىپ بارغان قوراللىق باستۇرۇش ھەرىكىتىدە پۈتۈن بارىن يېزىسىدىكى خەلقنىڭ مەيلى ئىنقىلابقا قاتناشقان ياكى قاتناشمىغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ھەتتا بىگۇناھ ئايال بالىلارنىڭمۇ ئوققا تۇتۇلغانلىقى بارىن يېزىسى ۋە باشقا يېزىلاردىنمۇ ئىككى مىڭدىن كۆپرەك كىشىنىڭ تۇتقۇن قىلىنغانلىقى كۆرسىتىلگەن بۇ پروگراممىنى نۇرئىمان تەييارلىدى
ئامېرىكىدىكى ئەركىنلىك سارىيى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى تۆتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى دوكلات ئېلان قىلىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ئېلىپ بارغان ھۆكۈمەتلەر ۋە ئۇلارنىڭ جىنايەتلىرىنىڭ تېخىمۇ كۆپەيگەنلىكىدىن مەلۇمات بەرگەن بۇ دوكلاتتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش جىنايەتلىرى سادىر قىلىشتا بىرىنچى ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكىدىكى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى بولغان ئەركىنلىك سارىيى تۆتىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى دوكلات ئېلان قىلىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدا چېگرا ھالقىغان باستۇرۇش ئېلىپ بارغان ھۆكۈمەتلەر ۋە جىنايەتلەرنىڭ تېخىمۇ كۆپەيگەنلىكىدىن مەلۇمات بەرگەن دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشتا بىرىنچى بولۇپ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان ئىككى يۈز ئەللىك ئۈچ قېتىم ۋەقە سادىر قىلغان دۇنيادىكى ئومۇمىي باستۇرۇش ۋەقەلىرى ئىچىدە خىتاينىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى ئوتتۇز پىرسەنتكە يەتكەن بۇ دوكلاتتا دۇنيادىكى كۆپلىگەن ھۆكۈمەتلەرنىڭ چەت ئەلدىكى ئۆكتىچىلەر ياكى باشقا پىكىردىكىلەرنى زوراۋان ۋە قەبىھ ۋاسىتىلەر بىلەن بېسىقتۇرغانلىقى بايان قىلىنغان ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان توقسان بىر دۆلەتتە ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان ئوتتۇز سەككىز ھۆكۈمەت ئاز دېگەندە سەككىز يۈز ئەللىك تۆت قېتىم بىۋاسىتە ھالدا دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش جىنايىتى ئۆتكۈزگەن بۇنىڭ ئىچىدە قەستلەپ ئۆلتۈرۈش تۇتقۇن قىلىش دۇمبالاش قاماققا ئېلىش ۋە چېگرادىن قانۇنسىز قوغلاپ چىقىرىش قاتارلىق جىنايەتلەر بار ئىكەن خىتاي تۈركىيە تاجىكىستان روسىيە ۋە مىسىر ھۆكۈمەتلىرى بۇ جىنايەتلەرنى ئەڭ كۆپ سادىر قىلغان ھۆكۈمەتلەر ھېسابلىنىدىكەن كانادا ئۇيغۇر ھەقلىرىنى قوغداش قۇرۇلۇشىنىڭ ئىجرائىيە دىرېكتورى مەمەت توختى ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات بەردى
بۇ خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشى بولۇپمۇ مۇشۇ توقسان يەتتىنچى يىلى خىتاي ئېلان قىلغان يەتتىنچى نومۇرلۇق مەخپىي ھۆججەتتە ۋە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ خەلقئارالىشىشىنى توساش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى بارلىق چارە تەدبىرلەرنى قوللىنىشى كېرەك دەپ شۇ دوكلاتتا ئېنىق كۆرسىتىلگەن. يەنى بۇنىڭغا مۇنداقچە ئېيتقاندا يىگىرمە ئالتە يىل بولدى. ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيانى مەركەز قىلغان، روسىيەنى ئىچىگە ئالغان شاڭخەي بەشلىكى دېگەن تەشكىلاتنى قۇردى. بۇمۇ ئاساسەن شەرقىي تۈركىستاننىڭ چېگرا دۆلەتلىرىدىكى ئۇيغۇرلارغا باستۇرۇش ئېلىپ بېرىش، باستۇرۇشنى شۇ دۆلەتلەر كېڭەيتىش، بۇ دۆلەتلەردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ تەسىرىنى يوق قىلىش، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەسىرلەردىن بېرى قۇرۇپ چىققان ھەر خىل ئىجتىمائىي، مەدەنىي ئەسلىھەلەر، تېلېۋىزور ئىستانسىسى، گېزىت، ئۇيغۇر تىياتىرلىرى دېگەندەك مۇشۇلارنىڭ ھەممىنى تاقاش قاتارلىق سىياسەتلەرنى يول قويۇپ كەلدى. ئەمدى ھازىر شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى خىتاينىڭ دۆلەت بىخەتەرلىكىگە بىۋاسىتە تەسىر قىلىدىغان، خىتاينى خەلقئارادا يېتىم قالدۇرىدىغان، خىتاينىڭ پېشاينىسىگە ئىنسانىيەت قارشى جىنايەت ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايەت ئىشلىگەن دۆلەت دېگەن تامغۇنى ئۇرۇۋاتقان مەزگىلدە ئەمدى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى بۇ داۋانىڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان بولغاچقا ۋە ئۇيغۇر جامائەتلىرىمۇ بۇ داۋانى يېقىندىن قوللاۋاتقان بولغاچقا ئۆزلىرىنىڭ كۈچ يېتىدىغان دۆلەتلەر ۋە كۈچ يەتمەيدىغان دۆلەتلەرگە ھەر خىل ئۆزلىرىنىڭ ئادەملىرىنى يەرلەشتۈرۈش تەشۋىقات، يالغان تەشۋىقات، ساختا تەشۋىقاتلارنى ئىنشا قىلىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ تەسىرىنى يوقىتىش، بۇلارنى قورقۇتۇش، ئاتا-ئانا ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى گۆرۈگە ئېلىپ تۇرۇپ بۇلارنى كونترول قىلىش، بىر يۈرۈش مۇشۇنداق ۋەھشىي قىلمىشلارنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئېلىپ بارغىنىغا خېلى ئۇزۇن بولدى. ئەركىنلىك سارىيى كىشىلىك ھوقۇق ئورگىنى رادىيومىزغا يوللىغان ئىنكاسىدا بۇ ئورگاندا ئىشلەيدىغان رەھبىرىي خادىملارنىڭ سۆزلىرىنى نەقىل كەلتۈرگەن ئەركىنلىك سارىيى رەئىسى مايكىل ئابراموۋىتىس مۇنداق دېگەن بۇ مەسىلىگە بولغان ھوشيارلىقنىڭ كۈچىيىشىگە قارىماي تېخىمۇ كۆپ مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەر مۇھاجىرەتتىكى پۇقرالىرى ۋە سۈرگۈندىكى ئاھالىلەرنى قاتتىق كونترول قىلىشقا ئۇرۇنماقتا ئەڭ يېڭى تەتقىقاتلار شۇنى كۆرسەتتىكى دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش ئېلىپ كەلگەن تەھدىت يوقالغىنى يوق دېموكراتىك جەمئىيەتلەر ئۆزىنىڭ قىممەت قارىشىنى چوقۇم قوغدىشى كېرەك ئەركىنلىك سارىيى ستراتېگىيە ۋە پىلان تەتقىقات ئورنىنىڭ مۇدىرى يانا گوروخوۋسكايا مەزكۇر دوكلاتنى تەييارلىغۇچىلاردىن بىرى بولۇپ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشلارنىڭ خاراكتېرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېگەن مۇستەبىت ھۆكۈمەتنى تەنقىتلىگۈچىلەر مەيلى مۇخبىر ياكى ئادەتتىكى پۇقرا بولسۇن دائىم پاراكەندىچىلىك ۋە زوراۋانلىققا ئۇچراپ كەلدى بۇنداق مۇستەبىت ھۆكۈمەتلەرنىڭ دۆلەت ئىچىدە مۇستەقىل ئاخباراتلارنى قامال قىلىپ دۆلەت سىرتىدا تاراتقۇلارنىڭ ئەركىنلىكى ۋە پىكىر ئەركىنلىكىنى چەكلىشىگە دۇنيا يول قويماسلىقى كېرەك مايكىل ئابراموۋىتىسنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاينىڭ دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشى ئامېرىكىغىچە كېڭەيگەن بولۇپ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى چوقۇم دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللاپ مۇستەبىت ھاكىمىيەتلەرنىڭ بۇ جىنايەتلىرىگە نۇقتىلىق زەربە بېرىشى كېرەك ئىكەن

ئاۋسترالىيە گېرمانىيە كوسوۋو لاتۋىيە لىتۋانىيە سلوۋاكىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ئامېرىكا بىلەن بىرلىكتە دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇشقا زەربە بېرىش پرىنسىپى خىتابنامىسى ئىمزالىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى خىتابنامىدە دۆلەت ھالقىغان باستۇرۇش دۇنيادىكى دېموكراتىيە ۋە كىشىلىك ھوقۇققا سېلىنغان تەھدىتتۇر دەپ جاكارلانغان بولۇپ ھەر قانداق دۆلەتنىڭ چېگرا ئاتلاپ ئادەم تۇتۇش قىيناش قىلمىشلىرىغا تېخىمۇ كۈچلۈك زەربە بېرىش كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەمەت توختى ئەپەندى ئەركىنلىك سارىيى ئېلان قىلغان بۇ دوكلاتنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى غەرب دۆلەتلىرىدىن ھازىر ئوندىن ئارتۇقى مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ۋەھشىي جىنايىي قىلمىشلارنى يەنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى ئىشلەنگەن جىنايەتلەرنى ئېتىراپ قىلىپ خىتاينى ئەيىبلەپ قارار ئالغاندىن كېيىن خىتاي بۇ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىنى تېخىمۇ كۈچلۈك ھالدا كېڭەيتىۋاتىدۇ بۇلارنىڭ قۇربانلىرى بىۋاسىتە ئۇيغۇرلارنىڭ يەنى چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەتەندىكى تۇغقانلىرىلا ئەمەس، چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارمۇ خىتاينىڭ بۇ سىياسىتىنىڭ نىشانى ئەمدى. شۇ سەۋەبتىن فرىدم ھاۋس ئېلان قىلغان بۇ خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشى رېئاللىقنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىر مۇشۇ چەت ئەللەردە مۇھاجىرەتتە يۈز تۇتۇۋاتقان ناھايىتى ئېغىر تەھدىتلىرىنى مۇشۇ دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ دىققىتىگە سۇنۇش ۋە كۈن تەرتىپكە قويۇش ئۈچۈن بېسىلغان ئەڭ مۇھىم قەدەملەرنىڭ بىرسى. يەنى بۇنىڭدىن كېيىن بۇ فرىدم ھاۋستەك مۇشۇنداق ئىناۋەتلىك، ئابرويلۇق تەشكىلاتلار ئوتتۇرىغا قويغان بۇ دوكلاتلارنى قانداق قىلىپ غەرب دۆلەتلىرىنىڭ ئەمەلىي سىياسىتىگە ئايلاندۇرۇش ۋە ئەمەلىي سىياسەتلەر ئارقىلىق بىر يۈرۈش تەدبىرلەرنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇرلارنى، ھەم چەت ئەللىك ئۇيغۇرلارنى قوغداش، ھەم ۋەتەن خەلقىمىزنىڭ ئۈستىدە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان بۇ قانلىق سىياسەتنى توختىتىش، يەنى بۇنى قانداق قىلىپ مۇشۇ دۆلەتلەرنىڭ سىياسىتىگە ئايلاندۇرىمىز، قانداق قىلىپ دۆلەتلەرنىڭ سىياسىتىنىڭ ئىچىدە مەلۇم تەدبىرلەرنى قوبۇل قىلغۇزۇش ئارقىلىق ئەمەلىي ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشىمىز، مۇشۇنىڭ ئۈچۈنمۇ پەۋقۇلئاددە مۇھىم.

يېقىنقى مەزگىللەردە يەنە يۇقىرى مائاش يۇقىرى تەمىنات بىلەن بىڭتۈەننىڭ ھەرقايسى دىۋىزىيە پولكلىرىغا خىزمەتچى قوبۇل قىلىنغانلىقى ھەققىدىكى ئېلانلار يەنە كۆپەيمەكتە رادىئومىز بىڭتۈەندىكى مۇناسىۋەتلىك خادىملاردىن ئەھۋال ئىگىلەش جەريانىدا بۇ يىلمۇ ئۈرۈمچى سانجى ئەتراپىدىكى بىڭتۈەن ئون ئىككىنچى دىۋىزىيەسى بىرىنجى ماي دېھقانچىلىق مەيدانىغا داۋاملىق خىزمەتچى قوبۇل قىلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم بولدى ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىڭتۈەننى داۋاملىق كېڭەيتىش ستراتېگىيىسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز مېھرىباندىن ئاڭلايسىلەر ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇب شىمالىدىكى ئەڭ مۇنبەت بوستانلىقلار بىلەن سۇ مەنبەلىرىنى ئىگىلىۋالغان بىڭتۈەننىڭ ھەر قايسى دىۋىزىيە ۋە پولك مەيدانلىرى يىللاردىن بۇيان خىتاي كۆچمەنلىرى ئەڭ كۆپ يۆتكەپ كېلىنگەن يېرىم ھەربىي خاراكتېرلىق ئورگاندۇر يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان، بىڭتۈەن دائىرىلىرىنىڭ يۇقىرى مائاش، يۇقىرى تەمىنات بىلەن پۈتكۈل خىتاي مىقياسىدىن بىڭتۈەننىڭ ھەر قايسى دىۋىزىيە پولكلىرىغا ئىشچى خىزمەتچى قوبۇل قىلغانلىقى ھەققىدىكى ئېلان تەشۋىقاتلار بارغانچە كۆپەيمەكتە. بىڭتۈەنگە خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ھەققىدە يېقىندا ئاشكارىلانغان خەۋەرلەرنىڭ بىرى بىرىنچى ئاپرېل كۈنى خىتاينىڭ بىڭتۈەن تورىدا ئېلان قىلىنغان. بىڭتۈەننىڭ ئون ئىككىنچى دىۋىزىيەسىنىڭ ئۈرۈمچى ۋۇجاچۈ رايونىدىكى بىرىنچى ماي دېھقانچىلىق رايونى يىگىرمە تۆتىنچى مارت كۈنى ئۈرۈمچىدىكى بىڭتۈەن مېھمانخانىسىدا خىزمەتچى قوبۇل قىلىش سەپەرۋەرلىك يىغىنى ئۆتكۈزگەن خەۋەردە يەنە پائالىيەتكە بىڭتۈەنگە قاراشلىق ئون نەچچە شىركەت فابرىكا ۋە دېھقانچىلىق مەيدانىدىكى ئالتە يۈز نۇقتىغا خادىم قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن مەزكۇر خەۋەردە دېيىلگەن خىزمەتچى خادىم قوبۇل قىلىش شەرتلىرى ۋە خىزمەتچىلەر ئېرىشىدىغان تەمىنات ھەققىدىكى تەپسىلاتلارنى تېخىمۇ ئېنىق ئىگىلەش ئۈچۈن بىز بىڭتۈەن تورىدا قالدۇرۇلغان ئالاقە نومۇرىغا تېلېفون قىلدۇق.
تېلېفوننى دەسلەپ ئالغان ئايال خىزمەتچى ئۆزىنىڭ تېخنىك خادىم ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، خىزمەتچى قوبۇل قىلىش ھەققىدىكى خەۋەرنىڭ تەپسىلاتىنى ئىگىلەش ئۈچۈن بىڭتۈەن گېزىتىنىڭ تەھرىر بۆلۈمىگە تېلېفون قىلىشىمىزنى بىلدۈردى. بىڭتۈەن گېزىتىنىڭ ئەر خادىمى، بىزنىڭ بىڭتۈەندە خىزمەتچى قوبۇل قىلىش يەنە داۋام قىلىۋاتامدۇ؟ خىزمەتچىلەرنىڭ شەرتلىرى ۋە ئېرىشىدىغان مەنپەئەتلىرى قانداق؟ دېگەن سوئاللىرىمىزنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئاۋۋال تېلېفون نومۇرىنى قالدۇرۇشنى تەلەپ قىلدى. ئۇ تېلېفوننىڭ ئامېرىكىدىن ئۇرۇلغانلىقىنى بىلگەندىن كېيىن، بىرىنچى ماي دېھقانچىلىق مەيدانىغا ئالاقىدار ئەھۋاللارنى ئون ئىككىنچى دىۋىزىيەدىكى بۇ ئىشقا مەسئۇل خادىملاردىن ئىگىلەشنى ئېيتىپ، ئۆزىنىڭ دۆلەت ھالقىغان بۇنداق پىرىنسىپلىق مەسىلىلەرگە جاۋاب بېرەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۈرۈمچى سانجى ئەتراپىغا جايلاشقان بىڭتۈەن ئون ئىككىنچى دىۋىزىيەنىڭ بىرىنچى ماي دېھقانچىلىق مەيدانى كادىرلار بۆلۈمى، دىۋىزىيە بىڭتۈەن ئىختىساسلىقلار مۇلازىمەت مەركىزى، بىرىنچى ماي دېھقانچىلىق مەيدانىنىڭ ئىشچى خىزمەتچىلەر مۇلازىمەت ئورنى قاتارلىق بىر قانچە ئورۇنلارغا تېلېفون قىلدۇق. ئون ئىككىنچى دىۋىزىيە. ئىشچى- خىزمەتچىلەر مۇلازىمەت ئورنىنىڭ ئايال خادىمى سوئالىمىزغا جاۋاب بېرىپ، دېھقانچىلىق مەيدانلىرىغا ئىشچى قوبۇل قىلىشنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى، خىزمەتچى قوبۇل قىلىش يەنىلا داۋام قىلىۋاتىدۇ. بىزنىڭ دىۋىزىيەدىكى دۆلەت ئىگىلىكى ۋە شەخسىي كارخانىلارنىڭ ھەممىسى خىزمەتچى قوبۇل قىلىۋاتىدۇ. ئۇ يەنە ئىلتىماس قىلغۇچىلارنىڭ ئۆزىنىڭ شەخسىي ئالاھىدىلىكى، خىزمەت تەلىپى قاتارلىقلارنى يېزىپ ئەۋەتسە، ئۇلارنىڭ ئالاھىدىلىكى بويىچە خىزمەت تونۇشتۇرۇلىدىغانلىقى. نۆۋەتتە ئون ئىككىنچى دىۋىزىيەنىڭ ئۆزىدىلا نۇرغۇنلىغان خىزمەت ئورۇنلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈردى. بىڭتۈەنگە خىزمەتچى قوبۇل قىلىش، بىڭتۈەننىڭ تەمىناتى ۋە پاراۋانلىقى ھەققىدىكى تەشۋىقات خەۋەرلىرى يەنە خىتاينىڭ شىگۇا ئېكرانى نامىدىكى تور تاراتقۇسىدىمۇ كۆپ تارقالغان. ئىككىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى شىگۇا ئېكرانىدا ئېلان قىلىنغان بىر تەشۋىقات فىلىمىدە ئالىي مەكتەپ مەلۇماتىدىكى ئون سەككىز ياشتىن ئوتتۇز بەش ياشقىچە بولغان ياشلارنىڭ بىڭتۈەن بىرىنچى دىۋىزىيەسىگە ئوقۇتقۇچىلىق خىزمىتىگە تىزىملاشسا، ئۇلارغا يەتتە مىڭ يۈەن ئەتراپىدا ئايلىق مائاش بېرىلىدىغانلىقى ۋە باشقا تەمىناتلاردىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن. ئۈچىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى تارقىتىلغان بىڭتۈەن خىزمەتچىلىرىنىڭ تەمىناتى ياخشى ناملىق يەنە بىر تەشۋىقات فىلىمىدە بىڭتۈەنگە خىزمەتچى قوبۇل قىلىشنىڭ كېڭەيتىلگەنلىكى، بۇ يىلمۇ داۋام قىلىدىغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. خەۋەردە ئوتتۇز بەش ياشتىن تۆۋەن كىشىلەرنىڭ ئىلتىماس قىلسا، ئۇلارغا ئوتتۇز مودىن ئەللىك موغا قەدەر تېرىلغۇ يەر، مېۋىلىك باغ ۋە كۆچەتزارلىق قاتارلىقلارنىڭ تەقسىم قىلىنىدىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ئۇنداقتا خىتاينىڭ بىڭتۈەن دائىرىلىرى نېمە ئۈچۈن يېقىندىن بۇيان خىزمەتچى قوبۇل قىلىشنى يەنە تېزلەتتى؟ بۇ ھەقتىكى تەشۋىقات فىلىملىرىدا يەنە نېمە ئۈچۈن بىڭتۈەننىڭ دېھقانچىلىق مەيدانلىرىغا كېلىشنى خالايدىغانلارغا بىكارلىق تېرىلغۇ يەر، مېۋىلىك باغ ۋە تۇرالغۇ ئۆي قاتارلىقلار بېرىلىدۇ؟ بىڭتۈەننى داۋاملىق كېڭەيتىش ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى نېمە مەقسەتكە يەتمەكچى؟ دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئىلشات ھەسەننىڭ قارىشىچە، بۇ دەل شى جىنپىڭ تەخت چىققاندىن بۇيان ئوتتۇرىغا قويغان ئاتالمىش بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ ئۆزى ئىكەن. شى جىنپىڭنىڭكى شەرقىي تۈركىستانغا بارغان ۋاقتىدا ئىككى مىڭ ئون تۆتتىمۇ؟ بىرىنچى قېتىمدا شۇ قەشقەرگە بېرىپ شۇ يەرلەردىن بىر قۇر چۆگىلىگەندىن كېيىن مەخسۇس بىڭتۈەنگە ئاچقان بىر يىغىنى بار. بىڭتۈەن رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ۋاقتىدا شۇ يەردە سۆزلەپ، جەنۇبتا، بولۇپمۇ بەزى بىر ناھىيەلەرنىڭ يېنىدا ھەتتا بىر بىڭتۈەننىڭكى ھېچقانداق ئەسكەرلىرىنىڭ يوقلۇقىنى تەكىتلىگەن. كەينىدە شى جىنپىڭ قايتىپ بارغاندىن كېيىن خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتى يەنە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ نامىدىن بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش دېگەن بىر ھۆججەت چۈشۈرگەن. ئىلشات ھەسەن ئەپەندى يەنە شى جىنپىڭنىڭ بىڭتۈەننى جەنۇبقا كېڭەيتىش، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنى بىرلەشتۈرۈش نامىدىكى ئىستراتېگىيەلىك پىلانىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللەت سۈپىتىدىكى مەۋجۇتلۇقى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن تەھدىت دەپ قارالغانلىقى سەۋەب بولغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇنىڭدىكى ئاساسىي بىر نەچچە كەلىمىلىرى بار ئىشلەتكەن. بىڭتۈەننىڭكى قالپىغىنى ئىشلىتىپ، ئادەمنى كېڭەيتىش دېگەن يېرى بار. ئۇنىڭدىن كېيىن جەنۇبنىڭكى نوپۇسنى سەرخىللاشتۇرۇش، بىر خىل مىللەتنىڭ كۆپ سانلىقنى ئىگىلەشنى بۇنى تەڭشەش دېگەن. بۇ يەردىكى بۇ گەپ نېمە دېگەن ۋاقتىدا، بىرىنچىسى بىڭتۈەننى قۇرۇش، كېڭەيتىش، ھەر بىر ئۇيغۇر ناھىيەنىڭ ئەتراپىغا بىردىن بىڭتۈەننىڭكى پولكلىرىنى قۇرۇپ چىقىش، بۇ مانا دېگەن ۋاقتىدا ئۇيغۇرنىڭ شەھەرلىرىنى، ئۇيغۇر ئولتۇراقلاشقان جايلارنى قورشاۋغا ئېلىش، بۇنىڭغا بىڭتۈەننىڭ نامىنى قىلىپ، ئەگەر نوپۇسى بولمىسا، شۇ يەرگە بىر ئورگاننى قۇرۇپلا، ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاينى ئەكېلىش. ئەنە بۇ يەردىكى ئىككىنچىسى، نوپۇسنى سەرخىللاشتۇرۇش، بىر خىل مىللەتنىڭ كۆپ سانلىقنى ئىگىلىشىنى تەڭشەش دېگىنى نېمە دېگەندە، ئۇيغۇر نوپۇسىنى تۆۋەنلىتىش، خىتاي نوپۇسىنى ئاشۇرۇش، خىتاينىڭكى نوپۇسىنى جەنۇب. ھەتتا قەشقەر خوتەن تەرەپتە ئون بەش پىرسەنتمۇ، يىگىرمە پىرسەنتكە يەتكۈزۈش ئاشۇ ھۆججەتتە ئېنىق يېزىلغان. بىڭتۈەنگە كەڭ كۆلەمدە ئادەم يوللاش، يۆتكەش، بۇ خىتاينىڭكى شى جىنپىڭ چىققاندىن كېيىنكى سىياسەتنىڭ تۈزۈلۈنىشى. ئەمەلىيەتتە بۇ بىڭتۈەن قۇرۇلغاندىن تارتىپ شۇ ئادەم يۆتكەشنىڭ رولىنى ئويناۋاتىدۇ. ئەمما لېكىن شى جىنپىڭ چىققاندىن كېيىن ناھايىتى تېز سۈرئەت، زوراۋانلىق بىلەن ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىرىدىن بىرى بولغان زۇبەيرە شەمشىدىن خانىممۇ زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. خىتاي كۆچمەنلىرىنى بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭكى ئاھالىسى ئەڭ زىچ ئولتۇراقلاشقان شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىغا يەرلەشتۈرۈش بۇ غەرىزى، بۇ ئېنىق. بۇ يەنە بىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان يەنە بىر خىل قىرغىنچىلىقىنىڭ ئۇسۇلى بۇ. ئۇ ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ مەخسۇس بىڭتۈەن ھەققىدە ئېلان قىلغان تەتقىقات دوكلاتلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈردى. يېقىنقى ۋاقىتتا چىققان دوكلاتلاردا ئېيتىلىشىچە، بىزنىڭ ۋەتەندىكى شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭكى مۇشۇ يېقىنقى ۋاقىتتا، بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىن بېرى نوپۇسنىڭ ئۆسۈشى نېگاتىپ، تەتۈرگە قاراپ ماڭدى. مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقىتتا ئەللىك پىرسەنت چۈشۈپ كەتتى، دەپ ئېنىق ئاشۇنداق دوكلاتلار بار. ئۇيغۇر خەلقىنىڭ نوپۇسىنى كېمەيتىش، تۇغۇت، نى چەكلەش، ئۇيغۇر ئاھالىسىنى يوقىتىشنىڭ يوقىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ سانىنى كۆپەيتىش، ئۇلارغا ئىمتىيازلارنى بېرىش ئارقىلىق ئۇلارنى جەنۇبقا يەرلەشتۈرۈش بۇلارنىڭ ئۆزى ئوچۇق ئاشكارا ئۇيغۇر خەلقىنى قىرغىنچىلىق قىلىپ يوقىتىپ تۈگىتىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ ئورنىغا خىتاي كۆچمەنلىرىنى يەرلەشتۈرۈش، كۆپەيتىش، ۋە ئۇلارنى سەپلەشنىڭ ئېنىق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ يەنە بىڭتۈەن قۇرۇلغان كۈندىن باشلاپ، خىتاي كۆچمەنلىرىنى ئۇيغۇر دىيارىغا كۆپلەپ يەرلەشتۈرۈش ئارقىلىق، رايوندىكى ئۇيغۇرلار نوپۇسىنى بارغانچە ئازايتىش، ئاخىرقى ھېسابتا يوقىتىش ۋەزىپىسىنى ئورۇنلاپ كېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى. بۇنىڭدىن مۇقەددەم ئوتتۇز ئۈچ يىل ئاۋۋال ئاقتۇنىڭ بارىن يېزىسىدىكى خەلق قوزغىلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن دىنىي پائالىيەتلەرگە مۇداخىلە قىلىشنى توختىتىشنى تەلەپ قىلغان. لېكىن بۇ نارازىلىق ناھايىتى تېزلا توقۇنۇشقا ئايلىنىپ بارىن خەلقى قوراللىق باستۇرۇلغان ئىدى شۇنىڭدىن بېرى بارىن ۋەقەسى دېگەن نام بىلەن تونۇلغان بۇ قىرغىنچىلىق چەت ئەللەردىكى ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن ئىزچىل خاتىرىلىنىپ كېلىنمەكتە بۇ يىل بۇ ۋەقە بېنگلادېشلىق مۇسۇلمانلار تەرىپىدىنمۇ خاتىرىلەنگەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمدىن ئاڭلايسىلەر. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ چاقىرىقى بىلەن بەشىنچى ئاپرېل كۈنى بىر قىسىم دۆلەتلەردە بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچ يىللىقىنى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن تۈرلۈك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى شۇ كۈنى گېرمانىيەنىڭ ميۇنخېن شەھىرىدىكى خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ ئالدىدىمۇ نامايىش ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا نۇتۇق سۆزلىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى زەيدىن يۈسۈپ باشچىلىقىدىكى بارىن شېھىتلىرىنىڭ ئۇنتۇلغۇسىز بىر قەھرىمانلىق داستانى ياراتقانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە بۇ داستاننىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىك، مۇستەقىللىققا بولغان ئىرادىسىنىڭ ئۆلمەيدىغانلىقىنى دۇنياغا جاكارلىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بۈگۈن بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچىنچى يىللىقىنى پۈتۈن دۇنيادا خاتىرىلەپ تۇرۇۋاتىمىز مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىلى بىر قەھرىمانلىق داستانى يېزىلغان شۇنىڭدىن باشلاپ ئوتتۇز ئۈچ يىلدىن بۇيان شەخسەن مەن چەت ئەلگە چىققان يىگىرمە توققۇز يىلدىن بۇيان بۇ كۈن خاتىرىلىنىپ كېلىۋاتىدۇ مانا ئۇلار قالدۇرۇپ كەتكەن روھ بۈگۈن بىخ ئۇرۇپ

نامايىش ۋە ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنلىرى ئۇيۇشتۇرۇلغان. ھىندىستاننىڭ جۇمھۇرىيەت دۇنياسى ناملىق تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ ئالتىنچى ئاپرېل ئېلان قىلغان باڭلاداش مۇسۇلمانلىرى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا قاراتقان ۋەھشىيلىكلىرىگە قارشى نامايىش ئۆتكۈزدى ناملىق خەۋىرىدە بايان قىلىنىشىچە بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچ يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بەشىنچى ئاپرېل كۈنى باڭلاداش خىلاپەت ئاندولان ناملىق بىر تەشكىلات پايتەخت داككادا ئاخبارات يىغىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ شىنجاڭ دەپ ئاتايدىغان شەرقىي تۈركىستاندا داۋام قىلدۇرۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قاتتىق ئەيىبلىگەن. يىغىندا بارىن قەھرىمانى زەيدىن يۈسۈپ ئەسلەپ ئۆتۈلگەن. خىتايدىن ئۆز ئىشغالىدىكى شەرقىي تۈركىستاندا گۇناھسىز ئۇيغۇر خەلقىغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى دەرھال توختىتىش تەلەپ قىلىنغان ھەمدە قانۇنسىز بېسىۋېلىنغان بۇ زېمىنغا بولغان مۇستەملىكىسىنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا چاقىرغان.

باڭلاداشتىكى پائالىيەتلەردىن تەسىرلەنگەن ئۇيغۇر دىنىي زاتلىرىدىن تۇرغۇنجان ئالاۋۇددىن ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، مۇسۇلمان دۆلەتلىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قۇلاق يوپۇرۇۋېلىۋاتقان، بەلكى بەزىلىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئاشكارا قوللاۋاتقان بىر زاماندا، باڭلاداشتىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ھەق ھوقۇقلىرى ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىشىنىڭ زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى. بەشىنچى ئاپرېل كۈنى، بارىن ئىنقىلابىنىڭ ئوتتۇز ئۈچىنچى يىللىقى مۇناسىۋىتى بىلەن بەنگالدا بىر قىسىم مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىز بۇ كۈننى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى نامايىش ئېلىپ بارغان. بۇ بىز ئۈچۈن ناھايىتى ئەھمىيەتلىك، چۈنكى ھازىرقى ۋەزىيەتتە ئىسلام دۆلەتلىرى، بولۇپمۇ ئىسلام دۆلەتلىرىنىڭ ھاكىمىيەتلىرى خىتاي تەرەپتە تۇرۇۋالغان ۋە بەزىلىرى سۈكۈت قىلىپ تۇرۇۋالغان مۇشۇنداق شارائىت، ئاستىدا بۇ بېنگال خەلقىنىڭ بىزنى قوللاپ، بىزگە ھېسداشلىق قىلىپ نامايىش ئۆتكۈزۈشى بۇ ناھايىتى ياخشى بىر ئىش دەپ قارايمەن. بۇ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ يەنىلا بىزگە ھېسداشلىق قىلغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەت بېشىدىكى ئەمەلدارلىرى ئۆز ھاكىمىيەتلىرىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن خىتايدەك مۇستەبىت دۆلەتلەر بىلەن ئىش بىرلىكى ئېلىپ بېرىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما مۇتلەق كۆپ قىسىم مۇسۇلمان خەلق يەنىلا ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىكەن. گەرچە ھاكىمىيەتلىرى ئۆزىنىڭ شەخسىي مەنپەئەتلىرى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىتىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن خىتاي دىكتاتورلىرى بىلەن بىللە، خىتاي ھاكىمىيىتى بىلەن بىللە تۇرغان بولسىمۇ، خەلق، مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ بىز بىلەن بىللە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلايدۇ بۇ. ئىسلام دۆلەتلەرنىڭ ھاكىمىيەتلىرى دىكتاتور ھاكىمىيەت بولغاچقا كۆپىنچىسى بۇ ئەلۋەتتە دىكتاتور دىكتاتورنى قوللايدۇ، خىتايدەك بىر دىكتاتورنى ھەم شۇ دىكتاتورنىڭ سايىسىدە ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىتىنى ساقلاپ قېلىشنى خالايدۇ. ئەمما مۇسۇلمان خەلقلەر ئەلۋەتتە بىز بىلەن بىر. خەۋەردە بايان قىلىنىشىچە، باڭلادېش مۇھاجىرلار پاراۋانلىقى ۋە تەرەققىيات كومىتېتى دەپ ئاتالغان يەنە بىر تەشكىلاتنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن بەشىنچى ئاپرېل كۈنى باڭلادېشنىڭ غازىپۇر رايونىدا ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق كىشى توپلىنىپ نامايىش ئۆتكۈزگەن. ئۇلار خىتاي ئەلچىخانىسىغا ئەسلەتمە يوللاپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىغا، ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىغا دەرھال خاتىمە بېرىشنى تەلەپ قىلغان.

ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرىنىڭ مۇھىم قىسمى سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇز يەتمىش توققۇزىنچى يىللار ئارىسىدا ئون يىللىق بېشىدىن ئۆتكۈزگەن تۈرمە ھاياتىنى ئەسلەپ ئۆتتى ئۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلى چەت ئەلگە قېچىشقا ئۇرۇنغان ئەكسىلئىنقىلابچى دېگەندەك تۈرلۈك جىنايەتلەر بىلەن قولغا ئېلىنىپ تۈرمە جازاسىغا مەھكۇم قىلىنغان ئىدى ئۇ ئۈرۈمچىنىڭ سايباغ رايونىغا جايلاشقان جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۈرمىسىدە ياتقان بولۇپ، بۇ جاي يىگىرمىنچى ئەسىردىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بىر قىسىم مەشھۇر سىياسىي ئەربابلىرى، زىيالىيلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مىللەتپەرۋەرلىرى جازاغا تارتىلىدىغان مۇھىم بىر جازا ئورگىنىغا ئايلانغان ئىدى. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىز بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىش توققۇزىنچى يىلدىن تاكى يەتمىش توققۇزىنچى يىلغىچە بۇ ئۈرۈمچىدىكى جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۈرمىسىدە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئەكسىلئىنقىلابچى دېگەن جىنايەت ئارتىلىپ شۇ تۈرمىدە ئون يىلغا يېقىن ۋاقىت ياتقانلىقىڭىزنى سۆزلەپ ئۆتتىڭىز شۇنىڭدەك تۈرمىدە تارتقان ئازاب ئوقۇبەتلىرىڭىزنى ئۇ يەردە قىيناشلار ۋە باشقىلارنى سۆزلىگەن ئىدىڭىز ئەمدى شۇ ئۆزىڭىز ياتقان شۇ تۈرمىنىڭ ئەھۋالى قانداق ئىدى گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسى ئۈرۈمچىنىڭ سايباغ رايونىغا جايلاشقان. تۈرمىنىڭ ئەتراپى ناھايىتى ئېگىز، تۈرمىنىڭ ئىچى كۆرۈنمەيدىغان سېپىللار بىلەن ئورالغان بولۇپ، تۈرمە ئۈچ دەرۋازىدىن ئىبارەت. بىرىنچى دەرۋازا قارا چوڭ دەرۋازا، ئىككىنچى دەرۋازا، ئۈچىنچى دەرۋازا. ئۈچ دەرۋازىدىن كېيىن كىرگەندىن كېيىن تۈرمىنىڭ كامېرىلىرىغا، مەھبۇسلار ياتىدىغان كامېرىلىرىغا كىرىش مۇمكىن. تۈرمىدە ناھايىتى قاتتىق مۇھاپىزەت تەرتىپى ئورنىتىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا لودۇڭخۇ دېگەن خىتاي ئىجتىمائىي مەھبۇسلىرى تۇرىدىغان ھەم لودۇڭخۇ ئاتالمىش كامېرىلاردا خىتاي مەھبۇسلىرى ياشايدۇ. بۇ تۈرمىنىڭكى شۇ ۋاقىتتىكى قۇرۇلمىسى قانداق ئىدى ئۇ چاغدا؟ مۇشۇ سوۋېتنىڭكى تۈزۈلمىسىگە ئوخشاش دېمەكچىمۇ ئۇ چاغدا سىز؟ بۇ تۈرمىنىڭكى قۇرۇلۇشى بۇرۇنلا شۇ ئەللىكىنچى يىللاردا قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ تۈرمە شۇ چاغدىكى ئەللىكىنچى يىللاردىكى گۇڭئەنتىڭنىڭ سوۋېت مۇتەخەسسىسلىرى بىلەن بىرلىكتە بۇ تۈرمە قۇرۇلغانىكەن. تۈرمىنىڭ قۇرۇلۇشى ئاساسەن قۇياش نۇرلىرى شەكلىدە بولۇپ، ئوتتۇرىدا يۇمىلاق ساقچىلار تۇرىدىغان نازارەت ئۆيى بار. ئاندىكىن شۇ يۇمىلاقنىڭكى ئەتراپىدا ئالتە تالا نۇر شەكلىدە ئالتە كارىدور بار. ھەر بىر كارىدوردا ئوندىن ئوشۇقراق ئىككى تەرەپتە كامېرىلار بار. بۇ تۈرمىنىڭكى قۇرۇلۇش ئەھۋالى شۇ. ئەمما لېكىن بۇ تۈرمىنى كېيىنكى ۋاقىتلاردا قايتىدىن ئۆزگەرتىپ، ناھايىتى تاملىرى بىر مېتىرلىق كەڭلىك قېلىنلىقتا ھەم تامنىڭ ئىچىگە ئاۋاز ئۆتمەيدىغان شاخارلارنى كىرگۈزگەن، تاملىرى سېمونتتىن قىلىنغان ناھايىتى مۇستەھكەم نەيجەن، ۋەيجەن دېگەن ئىككى قىسىمغا بۆلۈنۈپ، يېڭىدىن تۈرمە سېلىنغان ئىكەن. سىز ئۆزىڭىزنىڭ بايانلىرىڭىزدا بۇ جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ بۇ تۈرمىسىدا ئاساسلىقى توقسان پىرسەنت ئەتراپىدا ئۇيغۇر ۋە باشقا يەرلىك مىللەت زىيالىيلىرى، مەشھۇر ئادەملەر، ھەتتا مۇشۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق تۆت قىرىق توققۇزدىكى شەرقىي تۈركىستان ئىنقىلابىغا قاتناشقان بىر قىسىم مۇھىم ئەربابلار، بولۇپ، ئاساسلىقى سىياسىي جىنايەتچىلەرنىڭكى سولانغانلىقىنى تەكىتلەپ ئۆتكەن ئىدىڭىز. ئەنە شۇلارنىڭ ئىچىدە سىزنىڭ بىلىشىڭىزچە قانداق مەشھۇر ئۇيغۇر ھازىرقى زامان تارىخىدىكى ئەربابلار، سىياسىي ئەربابلار مۇشۇ تۈرمىدە ياتقان؟ مۇشۇ تۈرمىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرىدىن باشلاپ، شۇ ۋاقىتتىكى گۇڭئەنتىڭ جامائەت خەۋپسىزلىكىنىڭ مۇئاۋىن نازىرى بولغان ئارىپ نەسىبىمۇ شۇ تۈرمىدە ياتقان ئىكەن. ئۇنىڭدىن باشقا بۇ تۈرمىدە يەنە بىزنىڭ ئاتاقلىق ئىنقىلابىي شائىرىمىز ئابدۇلئەزىز مەخسۇم شۇ ئەللىكىنچى يىللاردا، ھەتتاكى ئاتمىشىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا تۈرمىدە ياتقان ئىكەن. ئۇ ئادەم شۇ چاغلاردىمۇ يېشى چوڭ بوپ قالغان ۋاقىتلار تۈرمىلەردە ياتقان، بەزى ۋاقىتتا ئازراق ھويلىنىڭ ئىچىدە قىلىنىدىغان مەجبۇرىي ئەمگەكنىمۇ قىلغان ئىكەن. بۇ توغرىلىق مەن بىلەن بىر كامېرىدا ياتقان خىتايلار شۇ ئابدۇلئەزىز مەخسۇمنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرىغا قارشى قەھرىمانە شۇ تۈرمىدىمۇ كۈرەش قىلغانلىقىنى، ئىرادىسىنىڭ ناھايىتى قەتئىي چىڭلىقىنى سۆزلەپ بەرگەنىدى. ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئالىي دەرىجىلىك يەرلىك كادىرلاردىن ئەنۋەر سالىجان دېگەن كىشىمۇ شۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە ياتقان بولدى. بۇ كىشىمۇ شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسىنىڭكى رەھبەرلىرىدىن ئىكەن. بۇ تۈرمىدە يەنە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك سەككىزىنچى يىلى ئالتاي ۋىلايىتىدە ئالتاي ۋىلايىتىنىڭكى ۋالىسى، مېنىڭ ئەمدى خاتا ئېيتمىسام قالىمان غازى، دېگەن قازاق رەھبەرنىڭ رەھبەرلىكىدە قازاقلارنىڭ قورال تاپشۇرۇش، شۇنىڭ بىلەن بىرگە گۇڭشېلىشىشقا قارشى قوزغىلاڭلىرى بولغان ئىكەن. بۇلارنى تاغدىن چۈشۈرۈۋالغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىكىنى ھەممىسىنى قوزغىلاڭغا قاتناشقان، دەلىلقان، جەمشىتقان دېگەن قازاق باتۇرلىرىنى ھەم چوڭ ياشتىكى ئاشۇ قالىمان غازى دېگەن كىشىنىمۇ قولغا ئېلىپ، ئۈرۈمچىنىڭ تۈرمىلىرى تارىمدىكى لاۋگەي نۇڭچاڭلىرىغا ئەۋەتكەن ئىكەن. ئاتالمىش شىنجاڭ يىشۆيەننى پۈتتۈرۈش ئالدىدا تۇرغان ۋەتەندىشىمىز سۆيۈنگۈل چانىشېفنىڭ قۇرغان ئىنقىلابىي تەشكىلاتىنىڭ پاش بولۇشى بىلەن قەھرىمان قىزىمىز سۆيۈنگۈل چانىشېف ياكى بولمىسا كۆز يېشىدا

ئەمگەك تەربىيەسى لاگېرلىرىدا بىر قانچە يىللار ئىشلىگەن. ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، بۇ سىز ياتقان بۇ تۈرمىلەرنىڭ ئىچكى شارائىتلىرى قانداق ئىدى؟ يەنى يېمەك ئىچمەك ۋە باشقا تۇرمۇش تەمىناتلىرى جەھەتتە قىيناشلارغا، ئازابلاشلارغا دۇچ كەلدىڭلارمۇ؟ بۇ تۈرمىنىڭ ئەھۋالىنى ئېيتىدىغان بولساق، جىنايەتچىلەرنىڭ بىر ئايلىق ھۆكۈمەت تەرىپىدىن بېرىلىدىغان پۇلى شۇ ۋاقتىدا مېنىڭ ئاڭلىغىنىمدا ئون يۈەندىن ئون ئىككى يۈەنگىچە پۇل بېرىلەتتىكەن. ئەمما لېكىن تۈرمە دائىرىلىرىنىڭكى خىيانەتچىلىكى بىلەن بۇ ئون ئىككى يۈەنگە يېقىن پۇلمۇ جىنايەتچىلەرنىڭ تۇرمۇشىغا ئىشلىتىلمەيدۇ. شۇ ۋاقىتلاردا بىزنىڭ كۈنىگە ئىستېمال قىلىدىغان، ئىچىدىغان، يەيدىغان تامىقىمىز ئەتىگەندە بىر ساپلىق قايناق سۇ ھەم شۇنىڭ بىلەن ۋوۋوتو ناملىق سېسىپ قالغان، چىرىپ قالغان كۆممىقوناقتىن قىلىنغان قوناق ھورنىنى بولىدىغان، مېنىڭچە ئېغىرلىقى بىر يۈز ئەللىك گىرام ئەتراپىدىكى نان ئىدى. ئەمدى كەچتە يەنە شۇ بىر ۋوۋوتو شۇنىڭدىن كېيىن ئەمدى مۇشۇ سەي دۇكانلىرىدا، كۆكتات دۇكانلىرىدا تاشلىنىپ قالغان كۆكتاتنىڭ شۆپۈكلىرى، كۆكتاتنىڭ يوپۇرماقلىرىنى ئەكېلىپ، ئىككىنچى قورۇدا ئۇنى يېيىپ قويۇپ، يىل بويى ئۇنى قۇرۇتۇپ، ئۇنى ئەپ قويىدىغان. مۇشۇ يوپۇرماقلارنى، كۆكتاتلارنىڭ يوپۇرماقلىرىنى ئاساس قىلغان سەي سېيى، دەپ قويىدىغان ئەمدى شۇنى بېرەتتى. ئەمدى بۇ يەردىكى مەھبۇسلارغا، بولۇپمۇ ئۇيغۇر مەھبۇسلىرىغا قىلىنغان مۇئامىلىنى ئېيتساق، قىشلاردا سوغۇقتا توڭلىتىش، يازلاردا سۇ بەرمەسلىك، ئۇسسۇزلۇقتا قالدۇرۇش، ئاچلىقتا قالدۇرۇش، ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ۋاقتى ۋاقتىدا بەزى بىر ئادەتتىكى تەلەپلەرنى قويسىمۇ ئېچىقىپ ئۇرۇپ كىشەنلەپ قوللىرىغا كويزا سېلىپ قىينايدىغان ئەھۋاللار بۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە ئادەتتىكى ئەھۋاللار بولىدىغان. سىز دەل ئەنە شۇ تۈرمىدە ياتقان ئاتمىش توققۇز يەتمىش توققۇزىنچى يىللىرى ئارىلىغىدا شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسى نامىدىكى پارتىيە بۇ ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا پائالىيەت ئېلىپ بېرىپ ئاتمىش توققۇزىنچى يىلدىن كېيىن كەڭ كۆلەمدە باستۇرۇلۇشقا باشلىغان نۇرغۇن ئادەملەر تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىلەرگە تاشلانغان يەتمىشىنچى يىلدا يەتمىش بىرىنچى يىلدا شۇ پارتىيىنىڭ رەھبەرلىرى توختى قۇربان قاتارلىق بىر قىسىم كىشىلەر ئۆلۈم جازاسى ھۆكۈم قىلىنىپ ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى سىلەر شۇ ۋاقتىدا مۇشۇ تۇتقۇن ۋەقەلىرى ئەھۋاللاردىن خەۋىرىڭلار بارمىتى تۈرمىدە يېتىپ خەۋەر تاپتىڭلارمۇ مەن بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى ئۈرۈمچىدە يىگىرمە توققۇز ئادەم شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلاب پارتىيىسىنىڭ باشلىقلىرى ئەزالىرى ئېتىلغان ۋاقتىدا شۇ گۇڭئەنتىڭ تۈرمىسىدە بولىدىغان شەرقىي تۈركىستان خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسىنىڭ رەھبەرلىرىنىڭ بىرسى بولغان توختى قۇربانمۇ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىشىنچى يىلى يىگىرمە توققۇزىنچى مايدا باستۇرۇلغان بولدى. توختى قۇربان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭ ئاتاقلىق زىيالىيلىرىدىن بىرسى. ئۇ شىنجاڭ گېزىتىدە مەسئۇل خىزمەت قىلغان ئالىي دەرىجىلىك زىيالىيلاردىن ئىدى. ئەمدى بۇنى بىلىشىمدىكى سەۋەب شۇ ئېتىلىدىغان كۈننىڭ ئۆزىدە مۇھەممەد ئەخمەدى دېگەن دوستۇم خوشنا كامېردا ئىدى. شۇنىڭ بىلەن شۇ كۈنى مۇھەممەد ئەخمەدىنى ئەتىگەندىلام تۈرمىدىن ئاچىقىپ كەتتى سۆرىدۈرەپ، ئۇنى ئىشىكنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ئاڭلاپ تۇردۇق، كېيىن ئاڭلىساق ئۆلتۈرۈلدى. بۇ ئۈرۈمچىدە يىگىرمە توققۇز ئادەمنىڭكى ھۆكۈمەت تەرىپىدىن قانلىق باستۇرۇلغانلىقىنى ئاڭلىغان بولدۇق. ئەمدى بۇ خەۋەرلەرنى كېيىنرەك لۇساۋگۇ مېيكۇاڭغا چىققاندىن كېيىن ئۇنى تەپسىلىي ئاڭلىغان بولدۇم. يۇقىرىدا سىلەر سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم زىيالىي ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ ئون يىللىق تۈرمە ھاياتى ھەققىدىكى ئەسلىمىلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار.